اللهم صلّي عليٰ سيدنا محمّد هاڻي اسين سورت پيا پڙهون بني اسرائيل هن ۾ اسان آياسون پيسيج ۾ جيڪو ايڪيهه ٻاويهين سورت ٻاويهين آيت کان وٺي اوڻيتاليهه تائين هي آهي هن ۾ ڄڻ ڪلمات آهن اهي نهي عن المنڪر امر بالمعروف ته هيئن ڪريو هيئن نه ڪريو هيئن نه ڪريو هيئن ڪريو پوء اهي حڪم جيڪي آهن سي هن ۾ آهن اهڙي نموني سان جيئن تورات جا حڪم

ها اهو ٽين ڪمانڊ جو لفظ هيئن مشهور ٿي ويو آهي ته انهيء لفظ لحاظ سان پوء ٽين هجن ڪي پندرهن هجن ڪي ارڙهن هجن جيترا به هجن رب پاڪ ڄاڻي پر توهين پاڻ به کڻي ڳڻجو پاڻ وٽ هتي ڄڻ اهڙا احڪامات هن سورت ۾ ٻين سورتن ۾ آهن جيڪي چيوسون انشاء الله پڙهنداسون وري سورت لقمان مان پڙهنداسون سورت حجرات ۾ جيڪي احڪامات اهي وري آهن پنهنجو جيڪي اندر جون خرابيون بڇڙايون هي هو ماڻهو غيبت ۽ گلا ۽ فلاڻ اهي شيون انهن جون پر مختلف سورن ۾ مختلف ڳالهيون آهن پوء هي ڄڻ پڙهون پيا هينئر بني اسرائيل لاء شروع ڪيوسون هتان ته پنهنجو الله تعالٰي کي هڪڙو ڪري پوڄجا ان سان ٻئي ڪنهن کي شريڪ نه ڪجا ۽ پنهنجو الله هڪڙو آهي پنهنجي والدين تي احسان ڪريو ۽ ان کان پوء

سٺائيء جي طرف بڇڙن ڏانهن رغبت رکندؤ اهي توهان کي بڇڙائيء ڏانهن کڻي ويندا پوء اهو ٿيندو حضرت سليمان عليه السلام جو ڪتاب آهي Proverbs ان ۾ اها ئي ڳالهه آهي ته انهن بڇڙن سان صحبت نه رک ڇو جو هو توکي چوندا ته هل ته هلون هلي ڌاڙو ٿا هڻون هل هين ٿا ڪريون هين ٿا ڪريون پنهنجو پاڪيٽ پاڻ وٽ هوندو پنهنجا پئسا ڏوڪڙ پاڻ ڪمائينداسون پيء ماء جا محتاج ڪونه هونداسون مزيد ڪم پاڻ سڀ ڪري وٺنداسون هاڻ هلي آ ته هلون هل آ پاڻ هين ٿا هلي ڪريون Proverbs حضرت سليمان عليه السلام جي ڪتاب ۾ اها ڳالهه لکي پئي آهي. سو مطلب ته اهڙن بڇڙن جي سائين پنهنجي شاهه عبداللطيف ڀٽائي عليه رحمت چيو ته پنهنجو ويٺي جني وٽ ڏکندو ڏور ٿئي تون تني سين ڪٽ اوڏا اڏي پکڙا ان جي مقابلي ۾ فرمائين ته ڏو ويٺي جني وٽ ڏکندو ڏاڍو ٿئي سا مجلس ئي مٽ جي حاصل هوء هزار جو ته پوء مطلب ته اهڙي قسم سان ماڻهو جاچي جوچي پنهنجي صحبت اختيار ڪري سهڻن ماڻهن سان سٺن ماڻهن سان اخلاق وارن سان صالحن سان صحبت ۾ رهي هتي جيئن چيو ته صالح ٿيندؤ اسان وٽ سنڌ چال اڳي چوندا هئا اسان کان پڇندا هئا چال سڌاري هلندين ته توکي نوڪريون ملنديون هي ڪنديون هو ڪنديون چال سڌار ته چال جي سڌار به ته سڀ ڪو ڀائيندو جي چال بڇڙي رکبي سڀ ڪنهن کي پيو پنهنجو داڙا ۽ ڪبوت نائين قلم ۾ ڏهين قلم ۾ چار سؤ ويهه قلم ۾ ٽي سؤ ٻه قلم ۾ ان ۾ ان ۾ اهي اڳ ۾ هلندا هئا سو سمجهو هاڻ پاڻ کي پوء هڻندا اندر سمجهو پوء انهي ڪري ماڻهو سٺي صحبت اختيار ڪري ان ڪانوا ان تڪونوا صالحين ان اها ڳالهه ان ۾ اچي وئي ان کان پوء ذي قربيٰ پنهنجي ويجها مٽ جيڪي آهن انهن جو خيال رکو انهن کي پنهنجو ڏيئو وٺو ئي ڪيو ۽ گهڻو هٿ ڦاڙ به نه ٿيو ۽ گهڻو بخيل به نه ٿيو اهي ٻئي ڳالهيون هتي ڪيائين ان کان پوء تمام تفصيل سان بلڪه ڪيائين اها ڳالهه ته الله تعاليٰ رزق ڏيڻ وارو آهي ۽ رزق جيڪو آهي سو جيڪو توهان سخاوت ڪندؤ ڏيندؤ وٺندؤ پنهنجن کي پر هٿ ڦاڙي هرو ڀرو اهڙو نه جو پاڻ وري مذموم ۽ مدحور ۽ محسور ۽ ملوم ٿي ويهي رهو پوء ان اهي ڳالهيون سڀئي ڪري ان کان پوء فرمايائين ته پنهنجي اولاد کي قتل نه ڪريو. پاڻ اولاد جي قتل جون ڳالهيون به ڪيون سون، اهي تفصيل سان آهن ته چائلڊ ايبيوز جيڪو آهي سو تمام گهڻو آهي، پوء ان ۾ مون به ڪتاب هڪڙو ننڍڙو لکيو آهي انگريزي ۾ چائلڊ ايبيوز تي، پاڻ اهو به ڪتاب هڪڙو آهي، پر ان کان پوء فرمايائين ته. املاق جيڪا آهي سا الله تعاليٰ ٿو ڏئي، نحن اهو ئي ڏئي ٿو توهان کي توهان رزق نحن نرزقهم و اياڪم توهان کي به ڏيون ٿا انهن کي به اسين ئي ڏيون ٿا توهان جو رزق وڌندو جڏهن توهان جي گهر ۾ زال ايندي پنهنجي توهان جي ته الله تعاليٰ انهي جي حساب مان رزق توهان جو وڌائيندو اهو هڪڙو سلسلو آهي ڪاسمڪ بيلنس الله تعاليٰ رکيو آهي اهو توهان کي مطلب جيڪي اسين باڊيلي فزيڪل جيڪي دنيا ۾ رهون ٿا، اهي سمجهن ٿا ته بس هاڻ ڪيئن هن کي آئون کاريندس، ڪيئن پياريندس، هيء ايندي ته ڪٿان کائيندي، مون وٽ ته آهي ڪونه، پوء الله تعاليٰ هن جي طرفان ٿي جيڪو توکي ئي رزق، مطلب ته اهو هن جي کاتي ۾ جيڪو لکيل آهي اتي لوح قلم ۾ انهي جي ڪري توکي رزق ملندو، تنهنجو اولاد جيڪو ٿيندو انهي جي کاتي ۾ لکيل آهي لوح قلم ۾ انهي جو رزق، ان جو حصو الله تعاليٰ ڏيندو توکي، مطلب اهي ڳالهيون آهن روحانيت واريون،

پرهيز ڪري ان تي پوء هن ۾ آهي سورت نور ۾ ان تفصيل سان آهي جو ٻين سورتن ۾ زناڪاري جي ڳالهه جيڪو رجم هيو پنهنجي حضرت موسيٰ عليه السلام جي شريعت ۾ پوء اسانجي قرآن ۾ اهو لفظ نه آهي پر قرآن ۾ آهي پوء اهڙي نموني سان ان کي سزا ڏيو هيئن ڪيو پوء اصحابن سڳورن چيو ته ڀلا هي جيڪا رجم هئي ته اهو ختم ڪونه ٿي آهي ان ڪري جو حضرت ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم وٽ ماعز آيو ته مون کي زڪني، مون کي پنهنجو پاڪ ڪر، پوء رسول الله صلي الله عليه وسلم ان کي ڄڻ ٽاريو ٻه ٽي دفعا پر پوء هو همراهه مڙيو نه ٿئي، پوء چئي جڏهن نبي پاڪ وٽ جڏهن به ڳالهه ايندي ته ان کي حڪم هلائڻو آهي اهو شريعت جو حڪم، اهو شريعت موسيٰ عليه السلام جي آهي. اها اسان تي به لاڳو آهي. انهيء ڪري رجم جيڪا آهي سا اسان وٽ انهيء معنيٰ ۾، پر رجم جي لاء جيڪو لفظ آهي سو آهي ته چار ماڻهو ڏسن اکين سان پنهنجي ۽ انهيء سچوئيشن ۾، تنهن کان پوء رجم ٿيندي لازم. اسان وٽ پاڪستان ۾ سڀ ڪنهن کي پڪڙي مائيء کي ويچاري کي ريپ ڪيون ته وٺي ان کي جيل ۾ وجهي چئي هي رجم. اها ڪا ريپ واري ڳالهه اها ڪونه مطلب ته سڀ ڪنهن ڳالهه کي پنهنجو پنهنجو سچوئيشن آهي ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ٻه ٻه جيڪي ماڻهو اهي ٿيا مائي ٿي ۽ اهو ماعز ٿيو ته اهو انهي ڪري جو هنن پاڻ چيو ته اسان کي زڪيون ڏي اسان کي پاڪ ڪر اها طيبون ڏي اسان کي پاڪ ڪر پوء انهن پاڻ ڪئي توهان ثابت نٿا ڪري سگهو شريعت جي حساب سان جيڪو شريعت جو حڪم آهي ته ههڙي نموني سان توهين ڏسو ۽ پڪڙيو پوء اهو گواهي چار ڏين اهي توهان چار پيدا ڪو نه ٿا ڪري سگهو اهو ناممڪن آهي انهي ڪري جيڪو بس پاڪستان ۾ سندو ٻندو هر هڪ مائي ويچاري کي وٺيو پڪڙيو جيل ۾ وجهو ان کي سنگسار ڪرڻ جي ڪوشش يا هي هو اهي ڳالهيون جيڪي آهن سي اجايون آهن قرآن شريف جي حڪم جي مطابق نه آهن انهي ڳالهه تي ماڻهو کي اها ڳالهه سوچڻ کپي ته هي توهان ثابت ڪريو ته انهي کان پوء ثابت ڪيئن ڪري سگهندا نه ٿا ڪري سگهو اٽس ناٽ پاسبل ايٽ آل ڪنهن به صورت ۾ جو توهان چار ماڻهو هڪڙي وقت اتي اچي پهچن ۽ اهو ڏسن ۽ شيء اندر وڃي ٻاهر وڃي، جيئن سر سرميداڻيء ۾ پنهنجي سرائي ويندي آهي، تيئن ڏسن پنهنجي اکين سان، اهو ممڪن ئي ڪونهي، الله تعاليٰ اهڙو قانون ٺاهي ڇڏيو آهي. اهو الله تعاليٰ عورت جي حفاظت جي لاء جو توهان هروڀرو هن کي ايڪيوز ڪيو، رسول حضرت عيسيٰ عليه السلام وٽ کڻي آيا هڪڙي مائي کي ويچاري کي، چيو هن کي سنگسار ٿا ڪيون، پوء حضرت عيسيٰ عليه السلام چيو ته پهرين هن کي سنگسار اهو ڪري، جنهن اهڙو ڪڌو ڪم پهرين نه ڪيو هجي. پهرين اهو اڇلي پٿر، پوء ٻيا ٿا اڇليون. پوء سڀئي پٿر پنهنجا ڇڏي ڀڄي ويا هليا. مطلب ته هي ثابت ڪرڻ جيڪو آهي ڪمپيشن حضرت عيسيٰ عليه السلام جي شريعت ۾ ۽ ڪمپيشن جو حڪم الله تعاليٰ پنهنجي اسان جي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي شريعت ۾ رکيو آهي. پر اها ڳالهه شريعت ۾ آهي پر توهان کي مطلب ته ان جو اهو سوچڻو آهي ته ڀئي ڪيتري قدر هن ڳالهه تي هلبو، ڪيئن هلبو ۽ ايئن ڪونه بس سڀ ڪو پوليس وارو جيڪو آهي وٺي مائي کي عورت کي پڪڙي جيل ۾ وجهي پوء پنهنجو ان سان زناڪاري ويٺا ڪندا هي ڪندا هو ڪندا پوء چون توکي پنهنجو پنهنجو سنگسار ٿا ڪيون. اها ڳالهه ائين ڪونه ٿيندي ولا تقربوا الزنا انه کان فاش ۽ زنا جي ويجهو ئي نه وڃو بس ڳالهه پري آهي ان جو اهڙو ڪم نه ڪريو جو ۽ ٻارن کي پنهنجي صحبت اهڙي ۾ رکو جو هو انهي ڪم تي آماده نه ٿين بس سا سبيلا بڇڙو طريقو آهي اهو جيڪو طريقو آهي، اهو جيڪو سبيل آهي، اهو جيڪو رستو آهي زناڪاري جو يا زنا جي ويجهو وڃڻ، اهو تمام بڇڙو آهي. پاڻ ان تي وڏيون ڳالهيون آهن ۽ تفسيرن ۾ گهڻيون ڳالهيون لکيون پيون آهن. پاڻ اڳتي ٿو هلان ته قتل پهرين چيائين ته پنهنجي اولاد کي قتل نه ڪيو. هاڻي وري فرمائي ٿو ولا تقتلوا النفس التي هاڻ هن وچ ۾ هن کي ڌار ڌار ڪيائين. هو اولاد جو قتل ڪرڻ جيڪو ابارشن ڪرڻ جڏهن هو ٻار ٿي ويو آهي هليو.

ابارشن ڪرڻ يا ڪرائڻ يا ڪوشش ڪري وجهڻ ۽ هينئر جيئن پنهنجو گهڻن ملڪن ۾ هاڻي ابارشن ٿيون ڪرائين عورتون جيڪي آهن سو صرف پنهنجي صحت وغيره جي لاء ته پوء ان جو حڪم اسان کي ڪونهي اهو اهو الڳ ڳالهه ٿي پهرين ان آيت ۾ هاڻي وچ ۾ ٻي زنا جي ڳالهه ڪري پوء وري چئي ٿو قتل جي ڳالهه هڪ پاڻ عام ماڻهو جيڪي ڪن ٿا هڪ ٻئي کي مارين ٿا ان جي ڳالهه هاڻ ڪري ٿو فرمائي ٿو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق جنهن قتل کي الله تعالي حرام ڪيو آهي معنيٰ ڪي قتل اهڙا آهن جن کي الله حلال ڪيو آهي جيئن مثلاً اسٽيٽ جيڪا آهي سا ڪنهن باغي کي بغاوت واري کي قتل ڪري سگهي ٿي يا فلاڻا فلاڻا طريقا مطلب ته اهي آهن جن جي شريعت ڳالهه ڪئي آهي ۽ اهو خصوصاً وري پوء ان جو ذڪر جيڪو آهي سورت بقره ۾ ايندو يا ٻين هنڌن تي هو ته ڪهڙو قصاص آهي يا هو بخشي ڇڏي يا هيئن ڪري ڇڏي مطلب ته اهي سڀئي ڳالهيون اسان جي شريعت ۾ آهن اڳي انهي شريعت ۾ ڪونه هيون اڳي اڳي رڳو اهو حڪم هو جيڪو سورت مائده ۾ آهي ته عين بل عين انز پنهنجو ازن بل ازن نفس بل نفس وغيره وغيره ته مطلب ته اک ڪڍيندو اک ڪڍبي ۽ جيڪڏهن ڏند ته ڏند ڪڍبو جي فلاڻ ته فلاڻ ڪڍبو هي جيڪو ماڻهو مرندو عورت مرندي هئي فلاڻ هيئن ٿيندو هونء ٿيندو اهو جيڪو آهي سو سڄو حساب اڳ ۾ هيو پر اسان جي شريعت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي شريعت ۾ قصاص جو طريقو هاڻ اهو به آهي ته جيڪڏهن هو جيڪو وڪٽم آهن انهن جي اولاد وارا انهن جا انهيريٽنس انهن جا جيڪي مائٽ مٽ آهن اهي بخش ڪري ٿا ڇڏين يا پئسا ڏئي هن کي يا مطلب ته ڪنهن به نموني سان جان بچي ٿي انسان جي ظاهر ڪا غلطي ٿي وئي جيڪو به ڪجهه ٿيو هو وري پنهنجو بخشائي ٿو ته پنهنجو ڏئي ٿو جيڪو يا ان جو عيوض يا ڇا جيڪو به ته پوء اهو جيڪو آهي سو ڪرڻ هن ۾ آهي پر هتي جيڪو آهي انهيء قتل جي ڳالهه آهي تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق حق تي مطلب ته اسٽيٽ کي پوء حق آهي اسٽيٽ اهڙي بي عدل اسٽيٽ نه هجي جيڪا هاڻي پاڻ پاڪستان ۾ سڀ قانون سڀ آمريڪا ۾ به ائين هر هڪ ماڻهو کي بنا پڪڙي وجهن ٿا جو ڦاسي ٿا ڏئي ڇڏين پوء ڀئي ڏسو صحيح واقعي ۽ هتي اسان وٽ نيوزيلينڊ ۾ پندرهن سال اڳ ۾ هن کي قتل جي ڪيس ۾ وجهي ڇڏيائون جيل ۾ پندرهن سالن کان پوء ثابت ٿيو ته هو ماڻهو گهڻا ئي ماڻهو روز روز ٿا ٿين هاڻي اهي ڪيس پوء وري وڪيل وڃن ٿا هو چون ٿا بابا اهو ڪيس ئي ڪوڙو هو بنا پندرهن سال اڳ ۾ اهو هليو ئي ڪون پنهنجو هي ٿيو هي ٿيو هي ٿيو هي ڊي اين اي فلاڻ ڌوڙ فساد پوء اهو هاڻ چيو هن کي ڪڍو ٻاهر ڪڍو ٻاهر هاڻ هن کان معافي وٺو هاڻ هن کان پئسا ڀري ڏيو. هاڻي وڏيون مشڪريون. ڀئي اول توهان هن کي بنا ڪنهن سوچ ويچار ڪري پوء ته هن کي سزا ڏيو ها نه توهان سزا هن جي چوڻ تي پوليس وارن جيڪو به ڪيس ٺاهيو بس انهي تي توهان هن کي وجهي ڇڏيو. اهڙا ماڻهو پوليس وارن کي کپي جيڪي پرازيڪيوشن جا آهن اهي تمام هڪ جاهل ۽ پنهنجو هٺيلا ۽ متڪبر ماڻهو آهن چوندا بس هاڻي هن ماڻهو کي اسان کي ڦاسائڻو آهي اهو پهرين سوچي ٿا وٺن پوء سڄو ڪيس هن تي ٺاهين ٿا ۽ نه ڪو اڳتي جي ڳالهه، نه ڪو پوئتي جي ڳالهه، نه ڪو ٻيون ڳالهيون، امڪانات، اهي سڀ اڇلي ڇڏين ٿا، بس ان هڪڙي وڪٽم تي پنهنجو اڪيوز تي تهمت ان تي ڪنسنٽريٽ ٿا ڪن، پوء ان کي وجهن ٿا جيل ۾، پوء پندرهن سالن کان پوء، ٽيهن سالن کان پوء، پنجاهه سالن کان پوء، سؤ سالن کان پوء ثابت ٿو ٿئي ته اهو ته ڪيس ڪوڙو هو. اها به سڄي ڳالهه ڪوڙي. پوء چوندا ها هاڻي معافي وٺو، هو ته قبر ۾ پيو آهي بس مري ويو ته جو توهان هن کي جيل ۾ وجهي ڦاسي ڏئي ڇڏي الاء ڇا ڇا ڪري ڇڏيو هاڻي توهان افسوس ٿا ڪريو ته اهڙو ماڻهو هي جيڪو سسٽم آهي عدالت جو ويسٽ ۾ پاڪستان وارن به اهو ئي اختيار ڪيو آهي بس هو پوليس وارو هو جيڪو پرازيڪيوشن جو جيڪو آهي بس اهو چوندو هاڻي ٻيا سڀ ڳالهه ڇٽا هن کي ته آئون ٻڌون بس هي ڇو جو منهنجو دشمن آهي يا منهنجي پاڙي ۾ ٿو رهي يا هن جي زال ٺاهوڪي آهي هيئن ٿا ڪريون، هون ٿا ڪريون، هاڻ وٺو ڀيڻسان کي ڏني گدا وجهون اندر، پوء پويان هن جا پراپرٽين تي قبضا ڪنداسون، هي ڪنداسون، پر هنن جا پنهنجا مقصد آهن، مطلب ته دي اهو ڪري وجهن ٿا هن کي جيل ۾ پندرهن سالن کان پوء ثابت ٿو ٿئي ته اهو ته معنيٰ ڪوئي اسڪول هو سڄو، پوء هاڻ هتي اهو ٿئي ٿو پيو، پر ڀئي پهرين توهان ان تي ڇالاء اهڙي نموني سان ڪيس هلايو، ٻيا امڪانات ڇو ڪونه توهان ڏٺا، هو توهان کي نظر ڪونه آيا، توهان جون اکيون بند هيون، الله تعاليٰ توهان کي انڌو ڪيو هو، جو ٻيا به امڪانات ماڻهو سوچي ته ڀئي هي ڪير هن کي قتل ڪري سگهي ٿو، هي فلاڻو، هي فلاڻو، هي فلاڻو فلاڻو ماڻهو، هي آهن انهن کان ڳالهيون پڇو، هي ڪجهه سڀني کان توهان وٺو ته هي ڇا ڳالهه آهي، نه توهان هڪڙي تي ڪنسنٽريٽ ڪري هن کي ڀيڻسان کي يا ته ڦاسي ڏئي ڇڏيو يا پندرهن ويهه سال پنجاهه سال هن کي جيل ۾ وجهي ڇڏيو يا هو اتي اندر مري ويو معنيٰ، هاڻي توهان چئو ٿا نه.

انهن کي سلطنت انهن کي اٿارٽي اسٽيٽ کي اٿارٽي نه آهي ها اها تمام سهڻي ڳالهه آهي اسان وٽ شريعت محمد مصطفيٰ جي متعلق اٿارٽي آهي ان جي جيڪي مقتول قتل ٿي ويو هليو ان جي وارثن کي ته هن کي چاهين ته بخشش بابا اسان بخش ٿا ڪري ڇڏيون يا اسان هيترا پئسا هي ٺاهياسون يا هي سڱ پاڻ وٽ ڏيندا هئا پاڻ سڱ ڏيڻ سٺو ناهي ڇو جو سڱ ۾ نه هو وري هن کي ظلم ڪندو جو منهنجي پيء کي ماريائون منهنجي ڏاڏي کي ماريائون هاڻي هن مائي کي آئون ڀيڻسان کي پنهنجو هن تي ظلم ڪندس اهو ساڳيو ته اهو مطلب سڱ ڏيڻ سٺي روايت ناهي پر ماڻهو اسان وٽ سنڌ ۾ اهو ڏيندا ها ته ڀئي هاڻ ميٺ محبت آهي، پنهنجا پاڻ ۾ مائٽ آهيون، اڳ ۾ به هئاسون، هي قتل اتفاق سان ٿي هليو، شيطان آهي ان جي ڪري ٿي هليو، هاڻ پاڻ ۾ وري ڀائر ٿا ٿيون، سڱابندي ٿا ڪريون، پوء اهو ڄڻ هڪڙو سٺي خيال سان ٿي هئي ڪا ڳالهه، پر اهو سٺو خيال جيڪو آهي سو وري بڇڙائي ۾ تبديل ٿو ٿي وڃي هليو، ڇو جو هن جي دل ۾ ڪدورت ۽ حقارت ۽ نفرت جيڪا آهي سا ڀريل آهي، هو چئي ٿو آئون پنهنجو هن کان انتقام وٺندس بس، هاڻ هيء ڇوري مون کي هٿ اچي وئي آهي، هن پرائي، هاڻ هن کي آئون جيڪو آ سو ڪي ڪير هن جو مون کي چوڻ وارو ڪونهي، آئون هاڻ جيئن وڻيم تيئن هن سان پنهنجو هلت ڪريان، چلت ڪريان، جيڪو ته پوء مطلب ته اهو ظلم ٿيندو، يا هڪڙي ننڍي ڇوڪري آهي ويچاري معصوم، ۽ ان کي پوڙهي کي پرڻائي ڇڏيائون جو مصيبت ٿي وئي هلي وڏي هڪڙي ٻي،

يا ڪورٽون فيصلا ٿيون ڪرائين پوء انهن سڀني ڳالهين کي رکڻ کپي ته ڀئي توهين سڱ ڀڱ اهڙي نموني سان نه ڏيندؤ، پاڻ ۾ ڀائپي ماپي محبت ئي اهو اهو آهي، جڏهن ثابت ٿي وڃي ته واقعي توهان ميٺ محبت ۾ هاڻ رهو ٿا، اهو اتفاق سان قتل ٿي ويو هليو پر هاڻي توهان صحيح آهيو هڪ ٻئي ۾ ته پوء پاڻ ۾ سڱابنديون جيڪي وڻيو سو ڪيو پر هينئر فورن Immediately ايئن ڪونه توهان کي ڇوڪري کڻي ڏينداسون اها وڃي معنيٰ انهي کي وري ويچاري کي مصيبت ۾ وجهو ۽ ان سان اهو جيڪو بي انصافيون ڪريو پوء اهي ڳالهيون پنهنجي ذهن ۾ رکڻ کپن انشاء الله العامين اهي سڀئي ڳالهيون آهن پوء هن قتل جي ته سلطان جيڪو حڪومت جيڪو آر جيڪو اٿارٽي جيڪا ڏني وئي سا ان کي ان وارثن کي ڏني وئي هتي به آهي اها ڳالهه ۽ سورت بقر ۾ قصاص جيڪو آهي ته قصاص جي متعلق الله تعالا فرمايو ته ان ۾ حيات آهي توهان لاء زندگي آهي بچاء آهي اهو پهرين اسلام ۾ اچي ويو هاڻي هي به چوندا هئا اسين ڇڏي ٿا ڏيون ڪنهن کي ڦاسي ڪونه ٿا ڏيون ائين ٿا ڪريون ٿا ڪريون اهي ڳالهيون آهن فلا يسرف في القتل پر چئي ٿو ڀلا جيڪڏهن عيوض توهان کي وٺڻو آهي ته هن ۾ اسراف نه ڪريو وڌاء نه ڪريو هڪڙو ماڻهو مري آ ان جي بدران توهان چاليهه ماڻهو ماريندؤ ائين ته ڪيس ڪونه ٿيندو ڀئي هو هڪڙو مئو هو توهان وڌي ڀلا هڪڙي کي کڻي ماريو پر نه چوندا هي جيڪي به هئا اڳيان پويان هيٺان مٿي هي هو پنجاهه ماڻهو اسين هن جي عيوض قتل ڪنداسون اهو اسراف ٿيندو مطلب ته اهو ظلم ٿيندو هنن ماڻهن تي ڇو ايترو توهان قتل ڪندؤ هڪڙي کي قتل يا بخشي ڇڏيو ته توهان جي لاء وڌيڪ سٺو آهي، پر جيڪڏهن بخش نٿا ڪريو ڀلا هڪڙي ماڻهو کي جنهن ڪيو آهي ڏوهه ڀلا انهي کي قتل ڪريو يا يا جو خون ۾ ۾ ملوث هجي انهي کي قتل ڪريو. نه پر چوندا سڄو ڳوٺ جيڪو ٻڌي انهي کي اسين مارائي ٿا ڇڏيون. ڇو جو هاڻي اهڙي اسراف ڪونه ڪبو قتل ۾. فلا يسرف في القتل انه ڪان منصورا پوء جيڪڏهن جيڪو قتل ٿي ويو آهي جو مقتول آهي ته ان کي الله تعاليٰ منصور ڪيو آهي يعني ان کي حق آهي نصرت مدد آهي الله تعاليٰ جي پنهنجو مدد آهي ته هو عيوض وٺي مطلب ته اٿارٽي جيڪا حڪومت هوندي يا وڏا ماڻهو جيڪي وچ ۾ پون يا هيو ته هن کي ڄڻ حق آهي